You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ກ່ຽວກັບບ້ານເມືອງລາວເຮົານີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ຢາກໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ທີ່ວ່າ ມັນມີຂ່າວມີຂ່າວ ຜ່ານຫູຜ່ານຕາ ຜ່ານທາງ social media ທັງຫຼາຍນີ້ນະ ທີ່ວ່າຖ່າຍທ ອດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງນີ້ນະ ຄັນເບິ່ງແລ້ວນີ້ ມັນ ມັນຮ້າຍແຮງເຕີບນີ້ ມັນມີຂ່າວຄາວແນວໃດບໍ່ ທີ່ວ່າພໍທີ່ທ່ານຈະລາຍງານໃຫ້ຊາບໄດ້ ມີບໍ່ ກະມີເນາະ ກະຄືສະຖານະການນ້ຳຖ້ວມທີ່ເມື ອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ ກະໄດ້ຖ້ວມມາໃນຊ່ວງວັນທີ 30 ກໍລະກະດາທີ່ຜ່ານມາເນາະ ສະຖານະການນ້ຳຖ້ວມທີ່ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ ຫຼັງຈາກເກີດຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນ 3 ມື້ ຈົ ນເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳປ່າໄຫຼເຂົ້າຮ່ອງນ້ຳ ເຂົ້າຖ້ວມຊຸມຊົນ 2 ຝັ່ງ ຫຼາຍໜ່ວຍງານຂອງ ສປປ ລາວ ກະໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເນື່ອງຈາກນ້ຳປ່າພັດດິນຕົມນຳມາ ເຮັດໃຫ້ບ້ານເຮືອນເສຍຫາຍ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວ າມເດືອດຮ້ອນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍໄພນ້ຳຖ້ວມເທື່ອນີ້ເກີດຈາກອິດທິພົນຂອງພາຍຸໂຊນຮ້ອນ ວິພາ ທີ່ພັດຜ່ານ ໂດຍຈາກການສຳຫຼວດ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະພົບວ່າ ນ້ຳໄດ້ເຂົ້າຖ້ວມ 7 ໝູ່ບ້ານເນາະ ກະມີບ້ານສີບຸນ ເຮືອງ ບ້ານສີມຸງຄຸນ ບ້ານນາຝາຍ ບ້ານນາເລົ່າ ບ້ານນາໄພ ບ້ານໂພນຫີນ ບ້ານນາ ນາເຄີ ລ່າສຸດເນາະ ລະດັບນ້ຳກະລົດລົງແລ້ວ ແຕ່ເຫຼືອໂຄນຕົມ ສະພາບບ້ານເຮືອນກະເສຍຫາຍໃນຫຼາຍໝູ່ບ້ານໃນເຂດລ້ ອງນ້ຳນານ ສຳລັບເມືອງນານເນາະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກະຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ກາສີ ເມືອງນານ ເຖິງເມືອງນານ ມີທາງແຍກໄປເມືອງຊຽງເງິນເຂົ້າຫຼວງພະບາງ ແລະ ອີກເສັ້ນທາງໜຶ່ງເຊື່ ອມຕໍ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄປອຳເພີທ່າລີ່ ຈັງຫວັດເລີຍ ຫຼື ໄປດ່ານພູດູ່ ອຳເພີບ້ານໂຄກ ຈັງຫວັດອຸດຕະລະດິດ ຂອງປະເທດໄທ ວ່າຂະນະນີ້ເນາະ ທາງປະເທດໄທ ຄືອະທິບໍດີກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ກະໄດ້ເຕືອນ ໃຫ້ ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຄົນໄທ ແລະກະທາງຝັ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າຕອນນີ້ມີພາຍຸດີເປຣສຊັນບໍລິເວນທະເລຈີນໃຕ້ ຈະມີກຳລັງແຮງຂຶ້ນ ເປັນພາຍຸໂຊນຮ້ອນວິພາ ເຄື່ອນຂຶ້ນຝັ່ງປະເທດຫວຽດນາມຕອນເທິງ ສົ່ງຜົນກະທົ ບພາກເໜືອ ພາກອີສານຕອນເທິງ ຈະມີຝົນຕົກໜັກລະຫວ່າງວັນທີ 2 ເຖິງ 3 ສິງຫາ ສ່ຽງເກີດນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນ ນ້ຳປ່າໄຫຼຫຼາກ ແລະ ດິນສະໄລ້ເນາະ ກະປະກາດໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໄດ້ ໄດ້ລະມັດລະວັງກັນ ກ່ ຽວກັບເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າແຜນທີ່ Google ເບິ່ງວ່າມັນຢູ່ໃສ ກະ ກະບໍ່ເຫັນ ຊອກໃສກະບໍ່ເຫັນ ແຕ່ ແຕ່ຄິດວ່າຝົນຕົກໜັກ ແລ້ວກະນ້ຳຖ້ວມເມືອງນານນີ້ ມັນ ມັນຊິເປັນແນວໃດກະຢ່າ ມັ ນ ຕາມທີ່ດູເດົານີ້ແມ່ນວ່າ ມັນຕ້ອງໄຫຼລົງນ້ຳຄານ ຄັນລົງນ້ຳຄານນະ ມັນກໍຕ້ອງອອກນ້ຳຂອງ ແຕ່ວ່າມັນແປກໆຢູ່ວ່າ ເປັນຫຍັງນ້ຳຂອງມັນແຫ້ງນີ້ນະ ອັນນີ້ກໍເປັນ ເປັນສິ່ງທີ່ວ່າ ປະຊາຊົນ ແລະ ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາ ຍຄວນ ຄວນ ຄວນນຶກຄິດເບິ່ງ ແລະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນ້ຳຖ້ວມເມືອງນານທີ່ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ນອກຈາກທີ່ວ່າມັນເສຍຫາຍ ຂອງນ້ຳ ຫຼືວ່າຮ່ອງນ້ຳ ຫຼືວ່າຫ້ວຍຮ່ອງຕ່າງໆ ແລະ ມັນ ມັນເສຍຫາຍ ຢ່າງໃດ ທ່ານຊາບການລາຍງານຂ່າວຫຼືບໍ່ເນາະ ກະຄືເທົ່າທີ່ລາຍງານໃຫ້ຊາບເນາະ ແຕ່ມີເລື່ອງຂອງຂີ້ຕົມເນາະ ໂຄນຕົມນີ້ເນາະ ກະໄຫຼເຂົ້າ ເຂົ້າບ້ານໄທບ້ານ ແລະກະບ້ານບາງຫຼັງກະຖືກນ້ຳພັດ ທົນແ ຮງນ້ຳບໍ່ໄຫວ ກະ ກະລົ້ມໄປທັງຫຼັງກະມີ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເປັນເລື່ອງຂອງ ເອີ ໂຄນຕົມນີ້ເນາະ ໄຫຼເຂົ້າໃນບ້ານ ກະເຮັດໃຫ້ໄທບ້ານນີ້ຕ້ອງ ຕ້ອງຂົນຕົມ ຂົນດິນໂຄນນີ້ອອກຈາກ ຈາກບ້ານຈາກເຮືອນຈັ່ງຊີ້ນ ະ ອືມ ກະແນ່ນອນລະ ບໍ່ວ່ານ້ຳຖ້ວມໃຫຍ່ ຫຼືນ້ຳຖ້ວມນ້ອຍນີ້ ຂີ້ເປີະຂີ້ຕົມນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງຄັບອັ່ງຢູ່ບ້ານຢູ່ເມືອງ ຢູ່ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຕ່າງໆລະ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ເບິ່ງຢູ່ໃນ YouTube ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນຮ້າຍແຮງເດ້ ທີ່ວ່າເຂົ າເຈົ້າຖ່າຍທອດອອກນັ້ນ ມັນ ມັນປຽບສະເໝືອນ ຫຼືວ່າຄ້າຍໆກັນກັບ ອ່າ ເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກພຸ້ນຕົ໋ວ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີການລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຄົນຕາຍ ຫຼືວ່າສັດຕາຍປານໃດນີ້ ບໍ່ ບໍ່ມີຂ່າວນີ້ບໍ ອັນນີ້ລາ ຍງານໂຕນີ້ບໍ່ມີເນາະ ມີຕັ້ງແຕ່ພວກ ອັນ ສະພານ ອ່າ ຄໍສະພານຖືກນ້ຳພັດຂາດເນາະ ທີ່ນ້ຳມັນໄຫຼແຮງ ກະເພາະວ່ານ້ຳປ່າມັນໄຫຼມາແຮງ ເສັດແລ້ວມັນກະໄຫຼລົງລຳນ້ຳ ແລະກະລົງນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງມີລະດັບຕ່ຳເ ນາະ ມັນກະໄດ້ໄຫຼລົງເລວ ໄຫຼລົງເລວກະເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນໄຫຼແຮງຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະເລີຍດູວ່າເປັນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳ ກະເຮັດໃຫ້ບ້ານເຮືອນເສຍຫາຍ ແລະກະຖະໜົນຫົນທາງກະຊິເສຍ ຫາຍໄປນຳຫຼາຍ ຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ລະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນການຂາດຕົກບົກພ່ອງແດ່ ເພາະວ່າເອົາຂ່າວ ເອົາຂ່າວບໍ່ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພາະວ່ານັກຂ່າວສາກົນ ຫຼືວ່ານັກຂ່າວຫຍັງກະຢ່າ ມັນ ມັ ນຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຫັ້ນ ມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີ ຈັກວ່າແນວໃດແລ້ວ ແຕ່ວ່າອີກຂ່າວໜຶ່ງທີ່ວ່າເຫັນຜ່ານທາງ social media ນີ້ ແມ່ນວ່າເມືອງເຊໂນນະ ຢູ່ພູພຽງພາກໃຕ້ພຸ້ນກະນ້ຳຖ້ວມວ່າຊັ້ນ ມັ ນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະທ່ານ ອັນນີ້ພະຍາຍາມຄົ້ນຫາຂ່າວຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆຢູ່ເນາະ ແຕ່ກະບໍ່ປາກົດວ່າມີຂ່າວນ້ຳຖ້ວມເຊໂນ ອ່າ ສະຫວັນນະເຂດ ອ່າ ໃຫ້ໄດ້ເຫັນແຕ່ຢ່າງໃດເນາະ ເອີ ໃດກໍຕາມ ແຕ່ ຖ້າຫາກວ່າມີ ມີຂ່າວ ຂ່າວໂຕນີ້ ຄັນມີຈັ່ງໃດກະຊິໄດ້ລາຍງານໃນ ໃນໂອກາດຕໍ່ໄປເນາະ

ບໍ່ຄ່ອຍຈະຖ້ວມ ແຕ່ວ່າມັນຖ້ວມນີ້ກະແປກໃຈຢູ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຂ່າວ ຂ່າວ ກະແປວ່າບໍ່ຊາບນຳວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ທີ່ວ່າຢາກໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງນີ້ ແມ່ນວ່າລາວໄທເປີດລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຜ່າ ຜ່ານຂົວ ມິດຕະພາບລາວໄທນີ້ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືໄທລາວມື້ວານນີ້ເນາະ ກະໄດ້ເປີດບໍລິການລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ຂ້າມຂົວມິດຕະພາບໄທລາວແຫ່ງທີ່ 1 ຈາກສະຖານີໜອງຄາຍ ເຖິງທ່ານາແລ້ງ ຈະເປັນ ເປັນມື້ແລກ ເປັນຄັ້ງແລກເນາະ ທ່ານວໍຣະວຸດ ມາລາ ຮັກສາການໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ວ່າການລົດໄຟແຫ່ງປະເທດໄທ ທັງເຈັດ ເພິ່ນກະໄດ້ເປັນປະທານໃນພິທີເປີດບໍລິການລົດໄຟຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຜ່ານຂົວມິດຕະພາບໄທລາວແຫ່ງທີ່ 1 ສະຖານີໜອງຄາຍເຖິງສະຖານີ ທ່ານາແລ້ງ ລ່ວມກັບຫົວໜ້າກົມທາງຫຼວງລົດໄຟ ສປປ ລາວ ທີ່ສະຖານີໜອງຄາຍ ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ເນາະ ຈະໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການສະເພາະການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາຄົມ 2019 ເປັນ ຕົ້ນໄປນີ້ເນາະ ກະຊິມີການປັບປ່ຽນຂະບວນລົດ ໃຫ້ເປັນຂະບວນລົດໃຫ້ຂົນສົ່ງໄດ້ທັງຜູ້ໂດຍສານ ແລະກະສິນຄ້າພ່ວງກັນໄປນຳ ອາ ເປັນບັນທຸກຕູ້ສິນຄ້າລ່ວມກັບຂະບວນລົດໂດຍສານນຳໄປ ອາ ເປີດໃຫ້ບໍລິ ການມື້ລະ 4 ຖ້ຽວເນາະ ສຳລັບການເປີດໃຫ້ບໍລິການຂະບວນລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນລະຫວ່າງໄທ ສປປ ລາວ ຈາກສະຖານີໜອງຄາຍເຖິງສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ມີໄລຍະທາງກະ 3 ກິໂລເມັດ 500 ເມັດ ສາ ມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟຈາກທ່າເລືອແຫຼມສະບັງຂອງໄທ ຂົນຍ້າຍມາທີ່ສະຖານີໜອງຄາຍ ແລະກະຕໍ່ຂະຫຍາຍໄປເຖິງທີ່ສູນກອງເກັບຕູ້ຄອນເທນເນີທີ່ທ່ານາແລ້ງຂອງ ສປປ ລາວ ໄ ດ້ໂດຍຕົງ ເປັນການເຊື່ອມໂຍງການຄະມະນາຄົມຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງລະບົບລາງຂອງທັງສອງປະເທດ ເຂົ້າຫາກັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງການພັດທະນາລະບົບໂລຈິສຕິກຂອງປະເທດໄທ ສະໜັ ບສະໜູນການເປັນສູນກາງທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າຂອງກຸ່ມອະນຸພູມພາກລຸ່ມນ້ຳຂອງ ພາກລຸ່ມ ແລະ ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົ່ງ ລອງລັບການເຕີບໃຫຍ່ທາງເສດຖະກິດ ການຄ້າ ການລົງທຶນຂອງທັງສ ອງປະເທດນຳເນາະ ອັນນ່າ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ່ ຂໍ ຂໍໃຫ້ທ່ານຢັ້ງຢືນອີກແດ່ວ່າ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກ ຝັ່ງຊ້າຍແມ່ນ້ຳຂອງໄປຝັ່ງຂວາແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ໂດຍທາງລົດໄຟຜ່ານຂົວມິດຕະພາບລາວໄທ ອັນນີ້ເ ປັນຄັ້ງແລກໆບໍ່ ຫຼືວ່າມັນມີມາແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນຄັ້ງແລກເນາະ ໂອ ຄັ້ງແລກ ຄັ້ງແລກທີ່ມີການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ແຕ່ ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມັນບໍ່ມີ ຫາກະມີດຽວນີ້ ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີແຕ່ລົດໄຟ ເອີ ແກ່ ຫຼືວ່າຕ່າງຄົ ນໂດຍສານເທົ່ານັ້ນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນໆ ໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ແກ່ ເອີ ຜູ້ໂດຍສານ ສ່ວນພວກສິນຄ້າຕ່າງໆ ກະຜ່ານຂົວມິດຕະພາບໄທລາວ ແລະຈະຜ່ານທາງທ່າເຮືອຫາຍໂສກເນາະ ອື ມັນ ມັນ ຂໍ ຂໍ ຂໍຖາມແບບຕະຫຼົກແດ່ ອັນ ບໍ່ແ ມ່ນແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ອັນນ່າ ເພິ່ນເອົາເຄື່ອງຂອງມາແຕ່ໃສກະຢ່າ ຂຶ້ນລົດໄຟມາແລ້ວ ມາຈອດຢູ່ໜອງຄາຍ ແລະກະແປວ່າ ຟອກຫຼອກຟອກລີບຂົນໃສ່ລົດ ລົດບັນທຸກ ແລະກະຂ້າມຂົວມິດຕະພາບລາວໄທໄປ ບໍ່ແມ່ນ ເພິ່ນຂີ້ຄ້ານຂົນຂຶ້ນລົດ ແລະກະຂ້າມຂົວໄປ ບັດນີ້ລະແປວ່າ ເອົາໃສ່ລົດໄຟແລ້ວແລ່ນບາດດຽວຮອດທ່ານາແລ້ງໂລດ ມັນງ່າຍກວ່າ ເພິ່ນຈຶ່ງເຮັດຈັ່ງຊັ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ນອກຈາກເປັນ ເປັນການເ ພີ່ມຄວາມສະດວກເນາະ ໃຫ້ກັບທາງທຸລະກິດ ອາ ພາກທຸລະກິດທາງ ທາງຝັ່ງລາວເນາະ ຄັນຖ້າສົມມຸດວ່າມີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເປັນຕູ້ຄອນເທນເນີ ຈາກແຫຼມສະບັງຂອງປະເທດໄທ ຜ່ານໜອງຄາຍແລະກະ ໄປທ່ານາແລ້ງເລີຍ ທັງຜູ້ປະກອບການຂອງ ສປປ ລາວ ເພິ່ນກະໄປລັບສິນຄ້າຢູ່ຕົງນັ້ນ ກະສາມາດທີ່ຈະຂົນເຂົ້າໄປພາຍໃນປະເທດຂອງເພິ່ນເອງໄດ້ເລີຍ ແລະຄັນຖ້າລົດຂອງຜູ້ປະກອບການທາງລາວເພິ່ ນມາຂົນຢູ່ປະເທດໄທ ຫຼືວ່າໄທຂົນໄປນີ້ເນາະ ກະຕ້ອງມີການຜ່ານຂະບວນການໃນການເຮັດເອກະສານອີກຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວເນາະ ມື້ວານນີ້ກະເປັນມື້ແລກເນາະ ທີ່ມີການຂົນສົ່ງເລື່ອງຂອງຕູ້ຄອນເທ ນເນີ ໃນສ່ວນ ອາ ທາງລົດໄຟຄວາມເລັວສູງເນາະ ຂົວທີ່ຊິເຮັດຂ້າມນີ້ ຈະຊິເຮັດອີກຕ່າງຫາກ ເປັນທາງລົດໄຟໂດຍສະເພາະ ບໍ່ກ່ຽວກັບທາງຂົວມິດຕະພາບ ເອີ ໄທລາວເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ບາດນີ້ອີກຂ່າວໜຶ່ງ ນີ້ນະ ທີ່ວ່າເປັນທີ່ສົນໃຈນີ້ ມີຢູ່ວ່າ ໄທລາວຮ່ວມກັນຊຸກຍູ້ຕັ້ງສະຫະກອນຂຶ້ນໃນລາວນີ້ນະ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດ ກ່ຽວກັບຫຍັງເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນເລື່ອງຂອງການຈັດຕັ້ງສະຫະກອນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ໂ ດຍເລື່ອງຂອງສະຫະກອນໃນປະເທດໄທ ກະຖືວ່າມີ ມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະວ່າເປັນການລວມກຸ່ມກັນຂອງ ຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດທຸລະກິດຂຶ້ນມາ ລວມໂຕກັນຂຶ້ນມາ ເພື່ອທີ່ຈະຂາຍສິນຄ້າ ເຮັດສິນຄ້າ ແລ້ວກະຂ າຍສິນຄ້າຮ່ວມກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກະໃນສ່ວນຂອງໄທ ສປປ ລາວ ກະໄດ້ຮ່ວມກັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງລະບົບສະຫະກອນໃນ ສປປ ລາວ ເນາະ ໂດຍທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງ ຫ້ອງປະຊຸມໂລງແລມ

ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງສະຫະກອນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍທ່ານ ວິສິດ ສີສຸວັນ ລອງອະທິບໍດີກົມສົ່ງເສີມສະຫະກອນ ເພິ່ນກະໄດ້ບອກວ່າ ໄດ້ມີການສັ່ງການໃຫ້ທາງສຳນັກງານສະຫະກອນຈັງຫວັດໜ ອງຄາຍ ແລະ ອຸບົນລາຊະທານີ ຈັດທຳແຜນໃນການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງສະຫະກອນໃນພາກກາງທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກໃຕ້ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ຕາມທີ່ໄດ້ມີການສະເໜີໃນການປະຊຸມຄວາມຮ່ວມມືໄທ ລາວ ຄັ້ງທີ 3 ຫວ່າງວັນທີ 31 ກໍລະກະດາ ເຖິງ 3 ສິງຫາຄົມ 2018 ປີທີ່ແລ້ວເນາະ ໂດຍໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮ່ວມມືການຈັດຕັ້ງສະຫະກອນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຈັດອົບລົມຫຼັກສູດດ້ານສະຫະ ກອນໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຜູ້ນຳກະສິກຳ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົງສາ ຈຳກັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 50 ຄົນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຕໍ່ມາກະມີການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນທີ່ເມືອງຫົງສ າ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ອີກ 2 ເທື່ອ ກະໄດ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງສະຫະກອນສົ່ງເສີມກະສິກຳເມືອງຫົງສາ ອັນເກີດຈາກຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງກັນ ພ້ອມໄດ້ລັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົ ງສາ ຈຳກັດ ທັງນີ້ ສະຫະພັນສະຫະກອນແຫ່ງເຢຍລະມະນີ ແລະ ມູນລະນິທິ ຮັນໄຊເດນ ປະເທດໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ກະໄດ້ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານໃນການສຶກສາດູງານໃນລາຊະອານາຈັກໄທຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ ການຈັດຕັ້ງສະຫະກອນໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ກະຍັງບໍ່ມີແຜນປະຕິບັດທີ່ຊິນຳໄປສູ່ການປະຕິບັດ ໂດຍການຫາລືເທື່ອນີ້ເນາະ ກະໃຫ້ໜ່ວຍງານອົງກອນດັ່ງກ່າວຂ້າງຕົ້ນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອ ຈັດທຳແຜນຮ່ວມກັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງສະຫະກອນໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຕົ້ນແບບໃນການຂະຫຍາຍຕັ້ງສະຫະກອນໄປເມືອງຕ່າງໆຕໍ່ໄປເນາະ ໃນ ສປປ ລາວ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ກໍແປວ່າ ປະເທດໄທນີ້ເຫັນວ່າ ສະຫະກອນຢູ່ພາກເໜືອ ເຊັ່ນວ່າແຂວງໄຊຍະບູລີມັນມີແລ້ວ ແຕ່ວ່າຫຼຸດໄຊຍະບູລີລົງມາ ຄືວຽງຈອກວຽງຈັນ ລົງໄປຮອດອັດຕະປືພຸ້ນ ກໍແປວ່າມັນບໍ່ມີສະຫະກອນ ຈຶ່ງວ່າໄດ້ມາຫົວຈຸ້ມກັນ ເວົ້າວ່າ ປຶກສາຫາລືກັນ ໃຫ້ຕັ້ງສະຫະກອນຕ່າງໆຂຶ້ນໃນພາກໃຕ້ ແມ່ນບໍ່ນີ້ ອັນນີ້ກະ ກະ ກະແມ່ນ ແມ່ນຕາມນີ້ແຫຼະເນາະ ກະຄືການເຮັດສະຫະກອນນີ້ ກະເປັນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຊິເຮັດໃຫ້ ອ່າ ຜູ້ທີ່ລວມກຸ່ມກັນ ໂດຍ ສະເພາະພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນນີ້ເນາະ ມີການລວມກຸ່ມກັນຜະລິດສິນຄ້າ ມີການ ອ່າ ບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນ ແລ້ວກະມີການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ປະກອບການມາລັບຊື້ໄປເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານພໍ່ຄ້າຄົນກາງຈັ່ງຊີ້ ກະຊິເຮັ ດໃຫ້ ໄດ້ລາຄາທີ່ ທີ່ດີ ລະກະມີ ລະມີຈຳນວນສິນຄ້າພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ປະກອບການຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ມັນ ມັນ ມັນກະເປັນທິດສະດີ ຫຼືວ່າແນວຄິດອັນໜຶ່ງວ່າຊັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະ ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ວ່າເປັນປະເທດໜຶ່ງຈາກ 5 ປະເທດຄອມມູນິດໃນໂລກນີ້ຫັ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງຫັ້ນ ມັນມີຢ່າງແໜ້ນແກ່ນແລ້ວ ອັນສະຫະກອກສະຫະກອນນີ້ ມັນແນ່ນອນລະ ມັນມີທົ່ວທຸກດິນແດນແຫ່ງສ າທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ວ່າອັນໃດກໍຢ່າ ຍົກຕົວຢ່າງໝູ່ບ້ານຕ່າງໆນີ້ ສອງສາມຫຼັງຄາກໍເປັນຈຸໜຶ່ງຂຶ້ນແລ້ວ ລະກໍມີຫົວໜ້າຜູ້ຮັບຜິດຊອບນີ້ ບາດນີ້ຕັ້ງສະຫະກອນຂຶ້ນນີ້ ແມ່ນວ່າສະຫະກອນ ຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນຈະຂຶ້ນກັບພາກລັດບໍ່ ຫຼືວ່າບໍ່ຂຶ້ນກັບໃຜອີກ

ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ ຢູ່ເມືອງໄທມັນ ສະຫະກອນຕ່າງໆຫັ້ນມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ແຕ່ວ່າໄທໄປເວົ້າໄປວ່າ ຫຼືວ່າຊ່ວຍຕັ້ງສະຫະກອນຂຶ້ນໃນລາວນີ້ ແມ່ນວ່າການປົກຄອງສະຫະກອນຕ່າງໆຫັ້ນ ໄທບໍ່ໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວ ແຕ່ວ່ າໃຫ້ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເຮັດກັນເອງແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແມ່ນ ກະຄືໃຫ້ແນວຄິດໃຫ້ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທາງຊາວກະສິກຳ ຂອງຜູ້ນຳກະສິກຳຂອງລາວນີ້ ມາເບິ່ງວິທີການຈັດການສະຫະກອ ນຂອງ ຂອງປະເທດໄທ ລະກະນຳແນວຄິດໃນການບໍລິຫານຈັດການນີ້ເນາະ ເອົາໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງການມາເບິ່ງງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງຊາວກະສິກຳ ຜູ້ນຳກະສິກຳຂອງລາວນີ້ເນາະ ເພິ່ນກ ະໄດ້ມາເບິ່ງງານ ລະກະມ ມາ ມາທົດລອງເຮັດນຳທາງສະຫະກອນໃນປະເທດໄທນີ້ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ພຸ້ນນະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ ອືມ ອັນນີ້ມັນກະ ມັນ ມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນລະ ຕ່າງປະເທດເຮັດ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ໃນສະໄ ໝໜຶ່ງທີ່ວ່າ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຂອງປັດຈຸບັນນີ້ນັ້ນ ໃນຄາວທີ່ວ່າເປັນລັດຖະມົນຕີສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ແຮງງານລາວຫັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າອົງກາ ນຈັດຕັ້ງເອກະຊົນຄື AusAID ບໍ່ ທີ່ວ່າມີລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໜູນຫຼັງຫັ້ນ ກະເອົາມາຢ້ຽມຢາມປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມລເບີນ ຊິດນີ ລະກະເອົາທ່ານໄປຢາມອ້າຍຂອງທ່ານອີກຢູ່ທີ່ຊິດນີ ລະກະໃນການມາ ຫັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກະເຫັນວ່າ ນຳເອົາທ່ານຫັ້ນໄປສຶກສາ ມອງເບິ່ງການທີ່ວ່າລັດຖະບານບໍ່ຄວບຄຸມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຍົກຕົວຢ່າງການດູແລຄົນຕາບອດຫູໜວກນີ້ ກະແມ່ນວ່າລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໃຫ້ເອກ ະຊົນເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງ ລະກະສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຕ່າງໆຫຼາຍອັນ ກະແມ່ນວ່າລັດຖະບານໃຫ້ປະຊາຊົນເຮັດເອງ ສຳລັບພວກພິການຫັ້ນນະ ຂະເຈົ້າຄຸມກັນເອງ ອັນນີ້ນີ້ໄທເອົາມາຫັ້ນກະ ກະຊິມາໃນ ທຳນອງທີ່ວ່າມ ມາເບິ່ງວຽກເບິ່ງງານຢູ່ໃນປະເທດໄທ ຍົກຕົວຢ່າງສະຫະກອນນັ້ນ ສະຫະກອນນີ້ ເຮັດແບບນັ້ນແບບນີ້ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ແນວຄິດແກ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄປພິຈາ ລະນານຳໃຊ້ ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ກະເຮັດແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະໂດຍ ໂດຍວາງກັນໄວ້ຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ລະກະ ຖ້າຫາກວ່າທາງກຸ່ມຈັດຕັ້ງກຸ່ມສະຫະກອນໃນ ສປປ ລາວນີ້ ມີປັນຫາອີ່ຫຍັງ ສຶກສານີ້ ກະພ້ອມທີ່ຈະເ ປັນພີ່ລ້ຽງໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະກະນຳໄປພິຈາລະນາປັບປຸງໃຊ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ສະຫະກອນຫຼາຍອັນ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ໜອງຄາຍນີ້ ຈິງຢູ່ມັນມີສະຫະກອນນັ້ນສະຫະກອນນີ້ ບ່ອນໃດກະເກືອບມີໃນທຸກ ຫົນແຫ່ງນະ ແຕ່ວ່າມັນຂາດຕົກບົກຜ່ອງແທ້ໆ ໂດຍສະເພາະໃນ ໃນດ້ານເງິນຄຳນີ້ນະ ແລ້ວເປັນຫຍັງເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນກະດອດເຂົ້າໄປເຮັດຢູ່ໃນລາວພຸ້ນ ກະແມ່ນວ່າຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍລ້ານເຕີບຕົວ ຄືຈັ່ງຊີ້ເ ນາະ ໃນ ໃນລະບົບສະຫະກອນຂອງປະເທດໄທນີ້ເນາະ ກະມີທາງສຳນັກງານສະຫະກອນ ໂດຍກົມສົ່ງເສີມສະຫະກອນເປັນ ເປັນພີ່ລ້ຽງສະໜັບສະໜູນ ໂດຍກົມນີ້ກະຄືເປັນກົມທີ່ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຄວາ ມຮູ້

ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເພິ່ນມາເວົ້າມາວ່າ ມາປຶກສາຫາລື ຫຼືວ່າປະຊຸມກັນແລ້ວນີ້ ເພິ່ນໄດ້ບົ່ງວາງກົດເກນ ຫຼືວ່າຂໍ້ຄວາມໃດຫຼືບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າຕ້ອງຕັ້ງສະຫະກອນຕ່າງໆຂຶ້ນໃນລາວຫັ້ນ ພາຍໃນວັນທີເທົ່ານັ້ນ ຫຼືວ່າປີ ນັ້ນປີນີ້ ໄດ້ບົ່ງວາງມາຫຍັງໄວ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ມີການກຳນົດເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າໃຫ້ພະຍາຍາມນຳຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກັນ ມີການໄດ້ຈາກກອງປະຊຸມກັນນີ້ໄປປັບໃຊ້ ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນທາງ ທາງລ າວກຸ່ມໃດມີຄວາມພ້ອມ ກະພະຍາຍາມເຂົ້າໄປຊ່ອຍເຫຼືອຊຸກຍູ້ເພິ່ນທາງດ້ານວິຊາການ ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ຫຼືອາດສິເປັນການຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນຊ່ອຍເພິ່ນຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ກະແປວ່າປຶກສາຫາລືກັນລະ ແຕ່ວ່າຝ່າ ຍລາວຊິເຮັດແນວໃດ ກະມັນກະແມ່ນວ່າຝ່າຍລາວຕັດສິນໃຈເອົາເອງ ແລະກະຖ້າວ່າມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງ ກະແປວ່າເບິ່ງແຍງຊ່ວຍເຫຼືອກັນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນໆ ເພາະວ່າການເຮັດສະຫະກ ອນ ນອກຈາກເປັນການລວມກຸ່ມກັນເປັນຄົນຈຳນວນ ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍຂຶ້ນນະ ເປັນປະມານ 10 ຄົນ 20 ຄົນ ຫຼື 50 ຄົນ 100 ຄົນ ຫຼື 5 600 ຄົນ ມັນກະເປັນຄົນຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ ກະເປັນເລື່ອງຂອງ ຂອງພາຍໃນເນາະ ແລະກະຂອ ງປະເທດໄທ ສະຫະກອນໄທ ກະພຽງແຕ່ວ່າໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະກະໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການຕ່າງໆນຳ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາເລົ່າລາຍງານຂ່າວໆໃຫ້ຊາບໃນຄັ້ງນີ້ ຂໍຂອບໃຈນ ຳ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເດັກ